جنهن بهشت جو پرهيزگارن کي انجام ڏنو ويو آهي، تنهن جي وصف هيء آهي جو ان ۾ اهڙي پاڻيء جون واهيون آهن جو گهڻي رهڻ ڪري نه سينواريون آهن ۽ اهڙي کير جون واهيون آهن جنهن جو مزو نه مٽيو آهي ۽ پيئندڙن کي لذت ڏيندڙ شراب جون واهيون آهن. ۽ صفا ڪيل ماکي جون به واهيون آهن ۽ انهن لاء منجهس هر جنس جا ميوا آهن ۽ سندن پالڻهار وٽان بخشش آهي. اهي انهن جهڙا آهن ڇا، جيڪو باهه ۾ سدائين رهڻ وارو هجي ۽ جن کي ڪوسو پاڻي پياريو وڃي جو سندن آنڊن کي ڇني ڇڏي.